ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳເອົາການສຳພາດກັບທ່ານ ເທບ ຖາວອນສຸກ ຈິດຕະກອນ ຫຼື ນັກແຕ້ມຮູບ ຢູ່ໃນວົງການສາກົນຜູ້ໜຶ່ງ ມາສະເໜີທ່ານ ທ່ານ ເທບ ມີເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ມາໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນສະ ຫະລັດ ແລະ ການາດາ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1966 ແລະ ປັດຈຸບັນນີ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ເມືອງ Calgary ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດການາດາ ບ່ອນທີ່ທ່ານແຕ້ມຮູບ ແລະ ນຳອອກສະແດງຂາຍຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ເລື່ອງຊີວິດຄວາມເປັນມາ ຂອງຜູ້ກ່ຽວເປັນຢ່າງໃດ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຮູ້ຈັກກັບຈິດຕະກອນ ຫຼື ນັກແຕ້ມຮູບເຊື້ອສາຍລາວ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ຢູ່ໃນວົງການສາກົນຜູ້ໜຶ່ງ ທ່ານຜູ້ນີ້ມີຊື່ວ່າ ເທບ ຖາວອນສຸກ ເກີດທີ່ບ້ານນາໄຊ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ປັດຈຸບັນທ່ານ ເທບ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ນະຄອນ Calgary ທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດການາດາ ຊີວິດຄວາມເປັນມ າຂອງທ່ານ ເທບ ເປັນທີ່ໜ້າສັນລະເສີນ ເກີດມາພ້ອມກັບພອນສະຫວັນອັນປະເສີດ ທ່ານເປັນນັກປັດຊະຍາ ແລະ ນັກແຕ້ມຮູບອາຊີບຢູ່ໃນລະດັບສາກົນ ທ່ານ ເທບ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກປະເທດລາວໃນປີ 1966 ມ າສຶກສາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Saint Lawrence ທີ່ເມືອງ Canton ລັດນິວຢອກ ສຳເລັດການສຶກສາຝ່າຍປະຊາສຳພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ ສາມາດປາກໄດ້ 6 ພາສາຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານ ເທບ ໄດ້ເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ເມື ອງ Calgary ຊຶ່ງເທົ່າເຖິງປັດຈຸບັນນັບເປັນເວລາ 43 ປີ ທ່ານ ເທບ ໄດ້ເລົ່າຊີວິດເບື້ອງຕົ້ນສູ່ຟັງດັ່ງນີ້ ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ເທບ ຖາວອນສຸກ ເປັນນັກແຕ້ມ ດຽວນີ້ບ້ານຢູ່ເມືອງ Calgary ຢູ່ປະເທດການາດາເດີ ອ່າ ທ່ານມາຢູ່ ເມືອງນີ້ດົນປານໃດລະ 43 ປີແລ້ວເດ ອ່າ ຈາກ ອອກບ້ານມາກະ ພັນເກົ້າ 1966 ເນາະ ລະກະໄປຮຽນຢູ່ ຢູ່ອາເມລິກາ ລະກະພໍດີຫຼັງຈາກແລ້ວຮຽນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແລ້ວ ແລ້ວກະມາ ເຂົ້າມາການາດາ ເປັນ ອ່າ ຄົ ນການາດາຕັ້ງແຕ່ 43 ປີແລ້ວລະ ບາດນີ້ຢາກຫັນມາຖາມທ່ານ ອ່າ ຢູ່ເມືອງລາວຫັ້ນ ທ່ານເກີດຢູ່ບ້ານໃດ
ຢູ່ບ້ານ ອ່າ ນາໄຊ ລະກະ ອັນນັ້ນ ນາໄຊ ໂພນໄຊ ຢູ່ໃກ້ທາດຫຼວງ ກໍກ່ຽວກັບເລື່ອງແຕ້ມຮູບຂອງທ່ານ ແຕ່ທ່ານເກີດມາ ອາຍຸຈັກປີທີ່ວ່າທ່ານໄດ້ຮູ້ ມີຄວາມຮູ້ສຶກໃນດ້ານມັກແຕ້ມຮູບ ຫຼືວ່າຢາກແຕ້ມຮູບ ອາດຈະເກີ ດມາເປັນສິນລະປິນກໍເວົ້າບໍ່ໄດ້ແຫຼະ ເພາະວ່າ ອັນນັ້ນ ຕັ້ງແຕ່ ອ່າ ຮູ້ຈັກເປັນຄົນມາລະກະ ເລີ່ມແຕ້ມຮູບ ເອົາສໍດຳແຕ້ມເນາະ ແລະກະປີໜຶ່ງ ພໍ່ເພິ່ນກັບມາຈາກ ອັນ ເມືອງຝຣັ່ງ ຈາກປາຣີ ແລະເພິ່ນກະເອົາ ອັນ ເອົາກັບສີນ້ຳມາຕ້ອນນະ ແຕ່ກ່ອນນີ້ກະມີແຕ່ແຕ້ມ ອັນນັ້ນ ສໍດຳເນາະ ບັດນີ້ພໍດີພໍ່ເພິ່ນເອົາສີນີ້ມາໃຫ້ ແລະກະເຮົາກະເລີຍຈິດໃຈກະຕື່ນເລີຍລະ ອັນ ກ່ຽວກັບສີທີ່ບໍ່ເຄີຍມີຈັກເທື່ອຫັ້ນນະ ແລະກະພໍດີເປີດກ່ອງ ສີນ້ຳນີ້ແຫຼະ ແລະກະມາດົມ ກະຍັງວ່າ ຈົນວ່າເທົ່າຂອງມື້ນີ້ນີ້ແຫຼະ ກະຍັງບໍ່ລືມກິ່ນສີນ້ຳອັນນັ້ນ ທີ່ມັນຕິດຢູ່ໃນສະໝອງ ຢູ່ໃນວິນຍານຂອງເຮົາຫັ້ນນະ ຈາກນັ້ນມາ ແລະກະແຕ້ມເປັນສີ ສີນ້ຳ ແຕ້ມເປັນສີ ອັນນ່າ ສີນ້ ຳມັນພຸ້ນແຫຼະ ຕັ້ງແຕ່ສາມສີ່ປີພຸ້ນແຫຼະ
ຢູ່ໃນສະໄໝການປົກຄອງຂອງພະລາຊະອານາຈັກລາວ ເມື່ອ 40 ກວ່າປີກ່ອນ ເວລາທີ່ທ່ານຍັງເປັນນັກຮຽນຢູ່ມັດທະຍົມ Lycée de Vientiane ທ່ານໄດ້ເລົ່າຊີວິດກ່ຽວກັບການສຶກສາ ແລະ ໄດ້ເລີ່ມແຕ້ມຮູບມາດັ່ງນີ້ ຮຽນຢູ່ ອັນນັ້ ນ ຢູ່ Beaux-Arts ມັນກະບໍ່ ບໍ່ຄ່ອຍມີຜູ້ໃດສອນປານໃດດອກ ແຕ່ຕອນນັ້ນນະ ອັນ 1960 60 ປາຍເນາະ ອາ ແລະກະຢູ່ລີເຊ ຂ້ອຍກະຮຽນຢູ່ກັບທ່ານ ເລີເກ ກະແປວ່າເປັນອາຈານຜູ້ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແຫຼະ ຜູ້ດຽວນັ້ນແຫຼະ ອາ ຢູ່ໃນປະເທດ ລາວກໍໄດ້ ໂດຍສະເພາະແລ້ວຢູ່ວຽງຈັນ ແລະກະຢູ່ວິ ລີເຊ ກະບຸນຫຼາຍເຕີບແຫຼະ ໄດ້ຮຽນກັບເພິ່ນ 5 ປີພຸ້ນນະ ອັນ ຕອນຢູ່ລີເຊກໍໄດ້ ຈົນວ່າເກືອບເສັງບັກກາໂລເຣອາແລ້ວ ເອີ ກະຍັງຮຽນກັບເພິ່ນຢູ່ ບັດນີ້ເວລ າເຮົາຮຽນຢູ່ລີເຊຫັ້ນ ມັນຮຽນທົ່ວໆໄປ ແຕ່ວ່າທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກເອົາເລື່ອງ ອາ ແຕ້ມຮູບຫວາ ແຕ້ມຮູບ ແລະກະຮຽນພາສາ ອັນນັ້ນ ກ່ຽວກັນກັບ ອາ ພາສາຝຣັ່ງນີ້ແຫຼະ ວັນນະຄະດີຝຣັ່ງສ່ວນມາກເນາະ ແລະກະ ຟີໂລໂຊຟີ ພາສາລາວເຮົາຊິເວົ້າ ປັດຊະຍາ ປັດຊະຍາ ໂອເຄ ອັນນັ້ນ ຢູ່ລີເຊຕອນປີສຸດທ້າຍ ມັນກະຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ ໄດ້ເລືອກເອົາວ່າ ໃນອະນາຄົດນີ້ເຮົາຊິໄປຮຽນຫຍັງແດ່ ຊິເປັນ ຮຽນເປັນ ເປັນເລກບໍ ຫຼືເ ປັນຟີຊິກບໍ ຫຼືວ່າເປັນ ອາ ອັນນັ້ນ ວັດທະນະທຳບໍ ອີ່ຫຍັງຊີ້ ຕັ້ງແຕ່ໃດມາເນາະ ເຮົາກະຮຽນ ຂ້າພະເຈົ້າກະຮຽນເປັນ ອັນ ທາງພາສາ ແລະກະທາງ ອັນນັ້ນ ອາ ວັນນະຄະດີຕ່າງໆ ກະເລີຍວ່າໄດ້ຮຽນ ອັນນັ້ນນ່າ ຢູ່ ໃນ ອັນນັ້ນ ມະຫາວິທະຍາໄລແທ້ ແລະກະຕ້ອງໄດ້ຮຽນຕໍ່ໄປ ເປັນພາສາຫຼາຍໆຢ່າງຫຼາຍແນວ ຮຽນແຕ້ມຮູບໄປນຳ
ສິ່ງທີ່ຝັງໄວ້ ຢູ່ໃນສ່ວນເລິກຂອງຫົວໃຈຂອງສຸພາບບຸລຸດຄົນນີ້ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍມະໂນພາບແຫ່ງຄວາມສະຫງົບ ຄວາມອ່ອນນ້ອມຂອງວັດທະນະທຳລາວ ແລະ ທຳມະຊາດອັນງົດງາມ ອັນເປັນບ້ານເກີດເມື ອງນອນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍສີສັນຊຸ່ມເຢັນຂອງປະເທດຮ້ອນ ທ່ານເທບໄດ້ຖ່າຍທອດພາບເຫຼົ່ານີ້ອອກມາ ໂດຍຜ່ານທາງຈິດໃຈມາສູ່ນິ້ວມືຢ່າງຫິນຕອງ ໝັ່ນພຽນ ແລະ ຢູ່ໃນສະມາທິ ອັນເປັນເທັກນິກທີ່ໜ້າງຶດງໍ້ ທ່າ ນໄດ້ເລົ່າເຖິງຊີວິດ ການໃຊ້ວັດຖຸທີ່ແຕ້ມອອກມາໃສ່ແຜ່ນເຈ້ຍ ແລະ ຜ້າສຳລັບແຕ້ມຮູບດັ່ງນີ້ ໝົດທຸກຢ່າງ ທຳມະດາແລ້ວເປັນສິນລະປິນເນາະ ເຮົາກໍຕ້ອງຮຽນຮູ້ໃຫ້ທົ່ວໝົດ ອັນນັ້ນ ເລື່ອງທີ່ກ່ຽວກັບ ອັນນັ້ນ ວຽ ກການຂອງເຮົາເນາະ ອັນນ່າ ກະຊໍຊີ ຊໍດຳ ອັນນ່າ ເປັນສີນ້ຳມັນ ສີນ້ຳມັນຢູ່ແຕ້ມໃສ່ເທິງຜ້າໃບ ສີນ້ຳມັນແຕ້ມໃສ່ເທິງອັນຜ້າ ອັນນັ້ນນ່າ ຜ້າໄໝກະມີ ສີນ້ຳນີ້ກະຕ້ອງໃຊ້ ອັນນັ້ນ ໃສ່ເຈ້ຍ ເອີ ເຈ້ຍທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດ ຢູ່ເມືອງຝຣັ່ງ ຫຼືວ່າເຈ້ຍທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດຢູ່ໄຕ້ຫວັນ ຫຼືວ່າຢູ່ ຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເຮົາກະຈະຕ້ອງຮຽນໝົດກ່ຽວກັບອັນນີ້ນະ ເພາະວ່າມັນເປັນວຽກການຂອງເຮົາ ແລ້ວກະຕ້ອງສຳຄັນທີ່ສຸດ ຈະຕ້ອງຮູ້ໃຫ້ ໃຫ້ຖ້ວນກ່ ຽວກັບອັນນັ້ນນ່າ ທຸກຢ່າງທຸກແນວທີ່ເຮົາເອົາມາໃຊ້ເປັນ ເປັນອາຊີບເນາະ

ເພດານໂບດ ແລະ ວິຫານ ອັນເປັນວັດຖຸບູຮານເກົ່າແກ່ຂອງມະນຸດ ການແຕ້ມຮູບແມ່ນຈິນຕະນາການຂອງມະນຸດ ທີ່ໄດ້ຖືກພັດທະນາມາຈາກບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳທີ່ຮັ່ງມີ ແລະ ມີຫຼັກສູດການຮຽນຢູ່ສະ ຖາບັນຊັ້ນສູງ ຜົນງານຂອງບັນດານັກສິລະປິນທີ່ມີຊື່ສຽງໄດ້ຖືກຊື້ດ້ວຍລາຄາແພງ ຖືກຮັກສາສະສົມໄວ້ຢູ່ຕາມບ້ານເຮືອນຂອງຜູ້ຮັ່ງມີ ແລະ ວາງສະແດງຢູ່ຕາມຫໍພິພິທະພັນທີ່ມີຊື່ສຽງຢູ່ທົ່ວໂລກ ທ່ານເທບໄດ້ ນຳຜົນງານຂອງທ່ານໄປສະແດງຢູ່ຫ້າທະວີບຂອງໂລກ ໄດ້ຖືກຊື້ຮັກສາໄວ້ຈາກບັນດາບໍລິສັດໃຫຍ່ໆຢູ່ທົ່ວໂລກ ແລະ ບັນດາສ່ວນບຸກຄົນນຳ ລາຄາຮູບແຕ້ມຂອງທ່ານເທບເລີ່ມຈາກ 2,500 ໂດລາ ຫາ 48,000 ໂດລາ ບັນດ າຮູບເຫຼົ່ານີ້ແຕ້ມດ້ວຍສີນ້ຳມັນ ນ້ຳມຶກ ແລະ pastel ໃສ່ເຈ້ຍເຂົ້າ ສ່ວນສີນ້ຳມັນນັ້ນ ທ່ານໄດ້ໃຊ້ເວລາ 2 ເດືອນ ຫາ 2 ປີ ຫຼື ດົນກວ່ານັ້ນຊ້ຳ ທ່ານເທບໄດ້ເລົ່າກ່ຽວກັບການຂາຍຮູບແຕ້ມຂອງທ່ານວ່າ ແພງທີ່ສຸດນີ້ມັນຊິ ອ າ ຮູບນັ້ນນີ້ຢູ່ຮົງກົງເນາະ ມີອັນງານສະແດງ ຄືຊິປະມານ 5 5 ປີມາແລ້ວລະ ມີຜູ້ໜຶ່ງ ຜູ້ ຜູ້ຍິງ ຄືຊິປະມານອາຍຸ 50 7 58 ປີນີ້ແຫຼະ ມື້ ອ່າ ເປີດ ລາວກໍເຂົ້າມາ ລາວກະເບິ່ງຮູບ saffron robe ເນາະ ມັນແມ່ນຮູບອັນນັ້ນ ຮູບພະ ຮູບຄູບາ ເນາະ ຮູບຄູບາ ເອີ ໃຫຍ່ເຕີບແຫຼະ ລາວກະ ລາວຢືນເບິ່ງຢູ່ຫັ້ນ ລາວກະ ອ້າວ ນ້ຳຕາອອກ ບາດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກະໄປ ວ່າຢາກໄປລົມກັບເພິ່ນ ແລ້ວເຫັນ ລາວຢືນຢູ່ຫັ້ນມີນ້ຳຕາອອກຊີ້ ແລ້ວກະ ເຮົາກະຖອຍຫຼັງລະ ບັດແລ້ວລາວກະມາເວົ້າກັບອັນເຈົ້າຂອງ gallery ຫັ້ນແຫຼະ ລາວວ່າ I am not leaving this exhibition without this painting ວ່າຊັ້ນ ບໍ່ຮູ້ຈັກລາຄາຊ້ຳ ເອີ ກະ ໂອ້ ກະເບິ່ງແລ້ວກະຄືຊິມີ ຄົນມີເງິນຢູ່ ເພາະວ່າກະເປົາລາວກະແມ່ນກະເປົາ Louis Vuitton ແດ່ ລາວກະນຸ່ງ ເຄື່ອງງາມໆຊີ້ ເຮົາກະວ່າ ເອີ ເອົາ ຮູບນັ້ນ ຕອນນັ້ນຫັ້ນຂາຍ 48,000 ໂດລາ ຕອນນັ້ນກໍແມ່ນອັນນັ້ນແພງທີ່ສຸດແຫຼະ ອາ ແຕ່ວ່ານອກນັ້ນ ອາ ນອກຈາກນັ້ນ ທ່ານກະໄດ້ຂາຍ ຂາຍ ຂາຍໄດ້ຫຼາຍແຜ່ນຢູ່ແມ່ນບໍ່ ຂາຍຫຼາຍແຜ່ ນ ອັນຕອນອັນນັ້ນເຮັດ exhibition ຢູ່ ອັນນ່າ ຢູ່ຮົງກົງຕອນນັ້ນຫັ້ນ exhibition ກະມີເວລາ ອັນນັ້ນ ເປີດຢູ່ຫັ້ນປະມານ 3 ອາທິດເນາະ ຫຼັງຈາກ exhibition ແລ້ວ ກໍລະມາໄລ່ເລຍກັນ ກໍເກືອບ 300,000 ພຸ້ນລະ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານເທບໄດ້ມາໃຊ້ຊີວິດຢູ່ຕ່າ ງປະເທດຫຼາຍດົນກວ່າຢູ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນກໍຕາມ ສິ່ງທີ່ຍັງຝັງໄວ້ຢູ່ໃນສ່ວນເລິກຂອງຫົວໃຈຂອງຜູ້ກ່ຽວແລ້ວ ກໍແມ່ນວ່າ ທ່ານຍັງເປັນຄົນລາວຢູ່ສະເໝີ ສິ່ງທີ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນຄວາມຈິງນີ້ໄດ້ນັ້ນກໍຄື ການລະບາຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານອອກມາຜ່ານຮູບແຕ້ມ ຊຶ່ງທ່ານເທບໄດ້ເລົ່າເຖິງມະໂນພາບສູ່ຟັງດັ່ງນີ້ ໂອ້ ເນາະ ລູກລາວນີ້ ມັນກະລືມລາວບໍ່ໄດ້ຈັກເທື່ອແຫຼະ ອ່າ ເຖິງທີ່ໄປໃສແລ້ວ ເຮົາກໍຍັງເປັນຄົນລ າວຢູ່ອັນນັ້ນນ່າ ມີ ອັນ passport ອັນນັ້ນຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຂອງການາດາບໍ ມີຫຍັງ ຂອງອາເມຣິກາຫຍັງ ຢູ່ໃນວິນຍານ ສະຕິວິນຍານຂອງເຮົາ ມັນກະເປັນ ຍັງເປັນຄົນລາວຢູ່ ກະໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າເຮົາຊິແຕ້ມຮູບ ເຮົ າເອົາວິນຍານ ເອົາຂວັນຂອງເຮົາມາໃສ່ໃນຮູບຂອງເຮົານີ້ ມັນກະຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ຈັກວ່າ ເຮົານີ້ແມ່ນໃຜແທ້ ເອີ ຄົນຫຍັງແທ້ ເກີດມາຢູ່ໃນ ຢູ່ ຢູ່ໃນເຊື້ອສາຍ ຢູ່ໃນເລືອດໃດ ຂ້າພະເຈົ້າເອງກະເປັນຄົນລາວ ຮ້ອຍເປີເຊັນຫຼະ ເອີ ພໍ່ແມ່ກະເປັນຄົນລາວຕັ້ງແຕ່ໃດມາ ເຖິງຊິມາຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ມັນກະຍັງເປັນຄົນລາວຢູ່ ລະກະເວລາກັບບ້ານ ເອີ ອ່າ ໂດຍສະເພາະແລ້ວ ດຽວນີ້ກະກັບ ອ່າ ລະດູ ອັນນັ້ນນ່າ ໜາວທຸກປີ ກ ະໄປຢູ່ ອ່າ ກັບບ້ານຢູ່ຫຼວງພະບາງ ມີ ມີເຮືອນຢູ່ຫຼວງພະບາງ ມີກາເລີຣີຢູ່ຫຼວງພະບາງ ອ່າ ກະຢູ່ພຸ້ນກໍສີ່ເດືອນຫ້າເດືອນ ເຮົາກະຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງ ອັນ ອັນນ່າ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງເຮົາວ່າມັນມີຫຍັງແດ່ ລະກ ະເຮົາເປັນຄົນແນວໃດ ເຮົາເປັນເຊື້ອໃດ ຊາດ ຊາດໃດ ລະກະມັນກະບໍ່ ບໍ່ມີຄວາມຍາກດອກ ເບິ່ງແລ້ວກະຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ແຕ້ມສິ່ງທີ່ເຮົາເຫັນ ກະຢາກ ຢາກໃຫ້ ບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ແມ່ນວ່າແຕ້ມຄືຈັ່ງຮູບອັນຊິເຮົາຖ່າ ຍຮອບ ທີ່ເຮົາຖ່າຍອອກມາດອກ ແຕ້ມນີ້ ອ່າ ມັນກະສິບຊາວປີມາແລ້ວແຫຼະ ຢາກ ຢາກແຕ້ມໃຫ້ ໃຫ້ ໃຫ້ຄົນເຫັນ ແຕ່ວ່າເອົາວິນຍານຂອງມັນໃຫ້ໃສ່ຊື່ໆ ບໍ່ແມ່ນວ່າຊິແຕ້ມຄືແຕ້ມຮູບ ອ່າ ຖ່າຍຮູບ ເອີ ເຮັດມາແລ້ວ ອັ ນ ເລື່ອງອັນນີ້ນະ ແຕ່ວ່າທຸກມື້ນີ້ ມັນກະຈຳເປັນຕ້ອງມີ ພາສາລາວນີ້ abstract ແຕ້ມບໍ່ໃຫ້ ໃຫ້ຄືປານໃດ ລະກະໃຫ້ຄືຢູ່ ແຕ່ວ່າເບິ່ງແລ້ວນີ້ ໃຫ້ມັນ ອັນນ່າ ຂຶ້ນຢູ່ນຳ ນຳ ນຳວິນຍານຄົນ ຄົນເບິ່ງ ຂອງຄົນເບິ່ງ ບໍ່ແມ່ນວ່າເບິ່ງແ ລ້ວ ໂອ້ ອັນນີ້ງາມ ເພາະວ່າມັນຄືຈັ່ງຮູບແທ້ ເຮົາບໍ່ແຕ້ມແບບຮູບແທ້ດຽວນີ້ນະ ແຕ່ວ່າເບິ່ງແລ້ວນີ້ ມັນກະຕ້ອງຮູ້ຈັກວ່າມັນມີຫຍັງແທ້ ເພາະວ່າຄືຈັ່ງ Picasso ເພິ່ນເວົ້າຫັ້ນລະ you cannot abstract just nothing you have to abstract something ອ່າ ກະໝາຍຄວາມວ່າ ເ ຮົາເບິ່ງຢູ່ໃນຫຼວງພະບາງ ຢູ່ບ້ານເຮົາ ມັນເປັນພະເຈົ້າ ເປັນ ອັນນ່າ ຄູບາ ເປັນອ້າຍຈົວບໍ ມີຫຍັງຊີ້ ເຮົາກະເບິ່ງທຸກ ເຫັນທຸກມື້ ທຸກມື້ ທຸກມື້ ທຸກມື້ ມັນກະຈຳເປັນຮູບຈັ່ງຊີ້ ອ່າ ມັນກະຈັ່ງເຂົ້າຢູ່ໃນ ຢູ່ໃນສະໝອງ ໃນ ວິນຍານຂອງເຮົາ ແລ້ວກະ ມືແຕ້ມນີ້ມີຕັ້ງແຕ່ອັນນັ້ນເປັນພາຫະນະຊື່ໆເດ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາຊິມີຄວາມອັນຄວາມກົດດັນໃຫ້ໃຫ້ໃຫ້ມືເຮົານີ້ ໃຫ້ພູ່ກັນນີ້ ອ່າ ເຮັດແບບນີ້ແບບນີ້ແບບນີ້ ທຸກມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ແຕ້ມແບບ ນັ້ນແລ້ວ ມີແຕ່ແຕ້ມວ່າ ເອົາ ເອົາ ເຮົາມີຕັ້ງແຕ່ເຮົາເປັນຕັ້ງແຕ່ພາຫະນະຊື່ໆ ແລ້ວກະອັນນັ້ນ ຄວາມຮູ້ນີ້ເຮົາຮຽນມາໝົດໝົດຊີວິດນີ້ ອາຍຸ 67 ປີແລ້ວ ແລ້ວກະຄັນຖ້າເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າເຮົາເຮັດຫຍັງແທ້ທຸກມື້ນີ້ ມັນກະເ ປັນໄປບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ແມ່ນບໍ່ລະ ແລ້ວກະຈັ່ງຄ່ອຍວ່າໃຫ້ມືນີ້ມີຄວາມສະບາຍ ບໍ່ບໍ່ມີຄວາມກົດດັນ ບໍ່ໄດ້ຂົ່ມເຫງໃຫ້ມືນີ້ເຮັດຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊັ້ນຈັ່ງຊັ້ນ ເພາະວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາມາໃນໃນຂວັນເຮົາ ໃນວິນຍານຂອງເຮົາແລ້ວ ມັນສຳຄັນ ທົ່ວ ກວ່າ ກວ່າຄວາມກົດດັນອັນນັ້ນອັນນັ້ນ